From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews .com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການກະສິກຳ ແລະ ການເຮັດຟາມແບບອຸດສາຫະກຳ ມັກຈະຂັດແຍ່ງກັບຊຸມຊົນພື້ນເມື ອງໃນອິນໂດເນເຊຍ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງລາຍການທີ່ ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນອາທິດທີ 3 ມີນານີ້ ການກະສິກຳ ແລະ ການເຮັດຟາມແບບອຸດສາຫະກຳ ມັກຈະຂັດແຍ່ງກັບຊຸມຊົນພື້ນເມືອງໃນອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ນັກຂ່າວ VOA ອາຮາດຽນ ອຸຕາມາ ໄດ້ພົບປະກັບປະຊາຊົນຊາວອໍຣັງ ຣິມບາ ຂອງເກາະສຸມາຕຣາ ແລະ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງອານາຈັກມີລາຍລະອຽດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດບູກິດ ດົວເບລາສ ເທິງເກາະສຸມ າຕຣາ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊົນເຜົ່າອໍຣັງ ຣິມບາ ຫຼື ຄົນປ່າ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍຮ້ອຍຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຂອງອິນໂດເນເຊຍ ນາງ ໂຢຮານາ ມາພາອຸງ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສຶກສາສຳລັ ບສາຂາວາສີ ຂອງອົງການອະນຸລັກຊຸມຊົນອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື KKI ວາສີ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງບັນດາປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວ ນາງເວົ້ າວ່າ KKI ວາສີ ສອນທັກສະພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພວກຊົນເຜົ່າອໍຣັງ ຣິມບາ ເຊັ່ນວ່າ ການອ່ານ ແລະ ການຄິດໄລ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແບບດັ້ງເດີມ ນາງ ໂຢຮານາ ມາພາອຸງ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາສອນພວກເຂົາເວລ າໃດກໍໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຂົາຢູ່ ທັງນີ້ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າຊາວອໍຣັງ ຣິມບາ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ຍ້າຍບ່ອນຢູ່ເປັນປະຈຳ ນາງ ໂຢຮານາ ມາພາອຸງ ໄດ້ພາ VOA ໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ທີ່ຊາວອໍຣັ ງ ຣິມບາ ອາໄສຢູ່ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍວ່າ This is a typical Orang Rimba home in the forest.
ນີ້ແມ່ນເຮືອນແບບທົ່ວໄປຂອງອໍຣັງ ຣິມບາ ຢູ່ໃນປ່າ ປັດຈຸບັນເຮືອນໄດ້ຖືກປະຮ້າງ ເພາະຕອນນີ້ເປັນລະດູໝາກທຸລຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອໄປເກັບໝາກໄມ້ຈາກພື້ນປ່າ

ໄດ້ຜັກດັນພວກເຂົາອອກຈາກເນື້ອທີ່ດິນ ເຊິ່ງໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ພົວພັນກັບໂລກພາຍນອກຫຼາຍຂຶ້ນ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ KKI ວາສີ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວອໍຣັງຣິມບາໃນປີ 1998 ນາງ ສຸກມາ ເຣນີ ກໍຢູ່ໃນ KKI ວາສີ ເຊັ່ນກັນ ກ່າວວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງສະໜອງການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊາວອໍຣັງຣິມບາ ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ນາງກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການສ ອນພວກເຂົາໃຫ້ອ່ານ What we provide is critical education on how to survive ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ແມ່ນການສຶກສາທີ່ຈຳເປັນ ວິທີການຢູ່ລອດ ວິທີການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົ າເຂົ້າໃຈວ່າມີໂລກພາຍນອກ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການສອນໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານໜັງສື ການກືກໜັງສືໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຂໍ້ເສຍປຽບຂອງຊາວອໍຣັງຣິມບາ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງຂອງອິນໂດເນ ເຊຍໃນຊ່ວງກາງເດືອນກຸມພາ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຕົວຢູ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕາມຄຳແນະນຳ ແຕ່ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຜູ້ສະໝັກ ຫຼື ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ຈັກ ພວກເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ວິທີຊອກຫາຊື່ຂອງພວກ ເຂົາໃນລາຍຊື່ ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຊາວອໍຣັງຣິມບາ ໂດຍທົ່ວໄປເຊິ່ງຈະໃຊ້ຊື່ດຽວ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ກ່ຽວກັບປະສົບການນີ້ I come here to vote ຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ຂ້ອຍລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງປ ະທານາທິບໍດີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນນຳອີກດ້ວຍ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກໃຜ ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງເລີຍອີກດ້ວຍ ຊາວອໍຣັງຣິມບາຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຖືກນຳພາເຂົ້າໄປຫາຕູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ສາມາດ ອ່ານ ແລະ ຂຽນໜັງສືໄດ້ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄືທ້າວ ເຣມີ ກ່າວວ່າ ມີການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວອໍຣັງຣິມບາເຂົ້າໃຈວ່າຍ້ອນຫຍັງການເລືອກຕັ້ງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພວກເ ຂົາ ນາງ ສຸກມາ ເຣນີ ຈາກ KKI ວາສີ ກ່າວວ່າ

ທ່ານຈະສາມາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງ ເພື່ອມາເບິ່ງວ່າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແນວໃດ ມີຊາວອໍຣັງຣິມບາປະມານ 4,000 ຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເກາະສຸມາ ດຕຣາ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຢູ່ພາຍໃນສອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນີ້ ອາດນະສັກ ວີໂອເອ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສົ່ງອອກໄ ປຂາຍຕ່າງປະເທດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລາວໄດ້ຫຼ າຍປານໃດ ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຈາກ 1.5 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີໃນປີ 2012 ມາເປັນ ຫຼາຍກວ່າ 7.92 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວຜັກດັນຕົ້ນຕໍໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍໂຕມາໄດ້ທົດສະວັດກວ່າແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ CEIC ຊຶ່ງເປັນອົງການຂອງກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະ ກິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນນັ້ນ ການລົງທຶນຂອງຈີນ ແມ່ນກວມເອົາອັດຕາໃຫຍ່ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ເຊັ່ນໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ມັນກວມເອົາ 77 ເປີເຊັນ ແລະ 79 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2003 ທີ່ກວມເອົາພຽງແຕ່ 1.5 ເປີເຊັນຂອງການລົງທຶນໃນລາວ ອີງຕາມບົດລາຍງານດ້ານການລົງທຶນໃນກຸ່ມອາຊຽນ ປີ 2022 ແຕ່ວ່າການລົງທຶນຂອງປະເທດທີ່ວ່ານີ້ ເນັ້ນໃສ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ຂະແໜງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃຫຍ່ ແລະ ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຫຼາຍປານໃ ດ ໂດຍມີພຽງແຕ່ 1 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ມັນທັງບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງທ່າອ່ຽງຂອງໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ສ ະນັ້ນຈຶ່ງພາໃຫ້ຄົນລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ພາກັນໄປຊອກວຽກເຮັດຢູ່ໄທນັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ ດັອກເຕີ ອຽນ ແບດ ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານພູມສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນໃນລາວ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເລົ່າຕາມທີ່ທ່ານເ ຫັນສະພາບຕົວຈິງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ສູ່ຟັງວ່າ ດຽວນີ້ເຫັນຊັດເຈນຢູ່ໃນເມືອງລາວນະ ບໍ່ວ່າຕົວຢູ່ພາກເໜືອ ຫຼືຕົວວ່າຢູ່ພາກໃຕ້ເນາະ ຄົນລາວທີ່ຂ້າມໄປຢູ່ໃນໄທ ຄືແຕ່ກ່ອນເຄີຍມີຢູ່ດອກ ຂ້າມໄປເມືອງໄທໄປ ເຮັດວຽກເນາະ ແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກວ່າດຽວນີ້ມັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຫຼາຍທີ່ສຸດດຽວນີ້ນະ ທີ່ເຄີຍເປັນຜ່ານມາ ເພາະວ່າສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າໄປ ໄປງ່າຍກວ່າເກົ່າ ແລ້ວກໍຫຼາຍຖືກກົດໝາຍ ຄືແຕ່ກ່ອນບໍ່ໄດ້ຖືກກົດໝາຍ ອັນນີ້ກໍ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສ່ຽງເນາະ ດຽວນີ້ມີຄວາມສ່ຽງມັນນ້ອຍລົງ ສ່ວນດີຂອງມັນຄືວ່າໄດ້ເງິນຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າ ສົມມຸດວ່າໃນເມືອງລາວນີ້ ບາງທີກໍເຮັດວຽກກໍໄດ້ກະແສນໜຶ່ງເນາະ ແສນປາຍເນາະ ຕໍ່ມື້ ນະ ແຕ່ວ່າຈະໄປໄທນີ້ມັນໄດ້ 300 350 ຫຼືວ່າ 400 ເນາະ ບາດນີ້ນະ ກໍສອງທົບກວ່າເນາະ ຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກໄປ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍ່ເໝືອນກັບແຕ່ກ່ອນ ມີຄົນລາວຈາກຫຼາຍຂະແໜງອາຊີບເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມທັງພະນັກງ ານລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ກໍໄປຊອກອອກແຮງງານຢູ່ໄທເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມນາງສົມໃຈ ນາມແຝງ ເຊິ່ງນາງເອງແຕ່ກ່ອນເຄີຍມີອາຊີບຄ້າຂາຍ ແຕ່ມາຮອດປີ 2023 ນາງພ້ອມດ້ວຍສາມີ ໄດ້ຍົກເ ລີກກິດຈະການຄ້າຂາຍ ແລ້ວໄປຮັບຈ້າງຕັດອ້ອຍຢູ່ຟາມຕ່າງໆ ໃນໄທ ໂດຍທີ່ປະລູກນ້ອຍອາຍຸ 1 ປີ ໄວ້ນຳແມ່ຍ່າເປັນຜູ້ລ້ຽງດູ ນາງປຽບທຽບຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ໄທໃສ່ກັບລາວວ່າ ກະໄກກັນເຕີ ບ ຄືຄືຫຼານ ສອງຜົວເມຍນີ້ເນາະ ເຊັ່ນກັບເຂົ້າ 50 ບາດນີ້ ກຸ້ມເຊົ້າສວຍແລງ ບັດຢູ່ບ້ານເຮົາມັນຊິໄດ້ບໍ່ 50 ບາດ ກະຕົກສາມສິບພັນໜຶ່ງ ເຮົາຫາເງິນໄດ້ມື້ພັນກວ່າຂຶ້ນ ບາດນີ້ ບາງມື້ມັນກະໄດ້ 2,000 ກວ່າ ມື້ແດດ ແດດບໍ່ຮ້ ອນຫຼາຍຫັ້ນນະ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລົງທຶນຂອງຈີນແລ້ວ ແມ່ນມີມູນຄ່າທັງໝົດເກີນກວ່າ 13 ຕື້ໂດລາ ໃນຫຼາຍກວ່າ 900 ໂຄງການ ອີງຕາມໜັງສືພິມຂ່າວສານປະເທດລາວ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຂະແໜງທີ່ຂຸດຄົ້ ນແຮ່ທາດ ການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ກະສິກຳ ທີ່ກວມເອົາປະມານ 80 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຊຶ່ງມັນເປັນຕົວຜັກດັນ ເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາ ກ 1.72 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 3.92 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2021 ອີງຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ ຈິນດາວົງ ພິລາກອນ ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີເຮເຟີຍຂອງຈີນ ໃນປີ 2023 ຜ່ານມານີ້ ແລະ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ກ ານສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ກວມເອົາມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເກືອບຮອດ 40 ເປີເຊັນ ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2022 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າຂະແ ໜງການເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນຈີນ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຂອງລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າມາໃນປະ ເທດ ສະນັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ຫຼາຍ ອີງຕາມການວິເຄາະຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວໃນປີ 2022 ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໄດ້ເລືອກເອົາບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ລາວພັດຖິ່ນ

ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຈະເພີ່ມການສົ່ງອອກໝາກໄມ້ໄທໄປຫາຈີນໃຫ້ໄດ້ຮອດ 7 ເທົ່າ ໂດຍຂົນສົ່ງຜ່ານລາວດ້ ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ English in a Minute ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງໄດ້
Welcome to English in a Minute

And then...
Dan, let's take a walk. Walking will bring you out of this pity party that you're in.
A pity party is when a person feels sorry for themselves. That's the pity part. Maybe they feel unlucky or that they have been treated unfairly. And then they talk about it a lot.

ແມ່ນເວລາທີ່ຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກເສຍໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ນັ້ນແມ່ນ pity party ບາງທີພວກເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄ່ອຍໂຊກດີປານໃດ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຖືກປະຕິບັດນຳຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນຫຼາຍ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນຂອງງານລ້ຽງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນງານລ້ຽງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທຍັງຈະສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຄັດຄ້ານການຊື້ພ ະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ປະເທດໄທຍັງມີພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ເກີນການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍປ ະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທຍັງສືບຕໍ່ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄທ ເພື່ອສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ແ ຜນການຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ຈະຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10,500 ເມກາວັດ ຊຶ່ງເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານ ໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບທວນແຜນການດັ່ງກ່າວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກລັດຖະບານໄທກໍຕາມ ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານແຜນການດັ່ງກ່າວກໍຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢັ້ງ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າປະເທດໄທ ມີພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ເກີນການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ທັງການຕົກລົງຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວກໍຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທອີກດ້ວຍ ເພາະ ວ່າເປັນການຕົກລົງທີ່ປະຊາຊົນໄທໃນຖານະຜູ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໃນການຕົກລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ເລົາບອກວ່າເລົາຕ້ອງມີຈຳ ນວນພະລັງງານເທົ່ານີ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ການທີ່ເຮົາບອກວ່າເຮົາຕ້ອງມີຈຳນວນພະລັງງານເທົ່ານີ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ໄປເຊັນ MOU ກັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວເດ້ ບັດມາເບິ່ງປຽບທ ຽບກັບຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການໃຊ້ພະລັງງານໃນໂຮງໄຟຟ້າທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລ້ວກໍໄຟຟ້າທີ່ລົ້ນເກີນຢູ່ແລ້ວ ຫັກລົບປົກນີ້ໄປແລ້ວເຮົາກໍພົບວ່າອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ໄ ຟຟ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ວ່າປະເດັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ເລື່ອງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ອັນນີ້ຄືປະເດັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ ປະເດັນຢູ່ທີ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນບໍ່ ກໍຄືຕົກລົງກັນແລ້ວ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ເສດ ຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາປະເທດໄທໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2029 ດ້ວຍ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງໄທກັບທຸກປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ໄທຍັງຈະຮັບຊື້ພະລັງງານສະອາດຈາກລາວ ລວມເຖິງການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າ ງປະເທດເພື່ອພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານສະອາດໃນໄທໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າດ້ວຍ ແຕ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍເຫັ ນວ່າພະລັງງານສະອາດທີ່ຜະລິດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງໃນຈີນ ແລະ ລາວ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍາວນານ ດັ່ງທີ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຊື້ໄຟຟ້າລ ະຫວ່າງລັດຖະບານກັບໂລງໄຟຟ້າເອກະຊົນໃນເພື່ອນບ້ານເນ່ຍ ການຊື້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບໂຮງໄຟຟ້າເອກະຊົນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຫັ້ນ ສັນຍາມັນ 25 ປີເນາະ 25 ປີຫັ້ນ ມັນແນ່ນອນວ່າເຈົ້າຈ ະໄດ້ກຳໄລທີ່ເຈົ້າລົງທຶນໄປ ທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ວ່າ ເອີ ລາຄາເທົ່ານີ້ ກຳໄລຈະຕ້ອງໄດ້ເທົ່ານີ້ ອັນນີ້ແນ່ນອນ ເພາະວ່າມັນຖືກເຊັນໄວ້ດ້ວຍສັນຍາໄລຍະຍາວ ກໍຄືທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ I take or pay ກໍຄືໃຊ້ບໍ່ໃຊ້ກໍຕ້ອງຈ່າ ຍ ອັນນີ້ເປັນປະເດັນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງໆຫັ້ນ ເຂົາກໍເລີຍສົນໃຈທີ່ຈະໄປລົງທຶນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍກວ່າປະເທດໄທດ້ວຍ ສ່ວນນັກທຸລະກິດໃນພາກພະລັງງານຂອງໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາພາກພະລັງງານຂອງລາວໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດຈາກຈີນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຮ່ວມ ລົງທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນເມື່ອປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທັນສະໄໝໃນລາວ ດ້ວຍເງິນ ທຶນ ແລະ ເຕັກນິກຂອງຈີນ ເພື່ອວາງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 500 kV ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ເຊິ່ງແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກ ໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນເປັນສຳ ຄັນ ໂດຍຫຼ້າສຸດບໍລິສັດ China Datang Overseas Investment ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ມະຫາຊົນຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ໄທ ກໍຄືສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ກະ ແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 10,500 ເມກາວັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການສາມາດທີ່ຈະ ຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມໃນໄທໄດ້ດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຈີນໄດ້ຄວບຄຸມທຸລະກິດພາກພະລັງ ງານຂອງລາວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ

ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາ ມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com